ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ປາກົດວ່າຄວາມສຳພັນຈີນອົດສະຕຣາເລຍເຫີຮ້າຍຂຶ້ນເມືອໜ້າຢູ່ເລື້ອຍໆ ຮີດຂອງພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ໃຜໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈ ຫຼືບໍ່ດີ ໃຈນຳ ເພິ່ນມັກສະແດງປະຕິກິລິຍາອອກມາໃຫ້ເຫັນໂລດ ເຊັ່ນ ໃຜຕ້ອນຮັບພະອາຈານດາໄລລາມາຕິເບດ ຫຼືພ້ອມປະເທດຈີນໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນເພິ່ນຢຶກໃສ່ໂລດ ໃນຫວ່າງບໍ່ນານເທົ່າໃດນີ້ ພຶດຕິການບາງສິ່ງບ າງຢ່າງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈນຳມາກມາຍ ນີ້ເລີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ແຕ່ທີ່ອົດສະຕຣາເລຍເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂະຫຍາຍເຂດແ ດນໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຕະຫຼອດເຖິງກ່ຽວກັບທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຂູ່ເຂັນທາງການບ້ານການເມືອງ ແລະການທະຫານປະເທດຈີນໄຕ້ຫວັນ ແລະຂົ່ມຂູ່ປະເທດບ້ານນ້ອຍເມືອງເລັກ ໂດຍວິທີການແ ນວໃດແນວໜຶ່ງ ແລະການທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນພະຍາຍາມມາກຳເອົາບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ການທີ່ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນລ່ວງລ້ຳສິ ດທິມະນຸດຊົນຫຼາຍອັນຫຼາຍແນວ ແລະຮ້າຍແຮງແມ່ນທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຕ້ອງຫ້າມບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ Huawei ຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແລະມີກົດໝາຍການແຊກແຊງປະເທດອົດສະຕຣາເລ ຍຈາກຕ່າງປະເທດ ຕະຫຼອດເຖິງທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການໄຕ່ຕາມເບິ່ງທີ່ມາທີ່ໄປຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ທຸກຄົນຮູ້ ຫຼືກ່າວຫາວ່າກຳເນີດເກີດມາຈາກປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ນີ້ເ ຖິງຂັ້ນທີ່ສະຖານທູດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນະທີ່ນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ອອກມານາບຂູ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໂດຍກົງ ແລະໂດຍທາງອ້ອມ ແລະສາທາລະນະລັດປ ະຊາຊົນຈີນກໍນຳນາບຂູ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໂດຍນານາວິທີການ ທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາຮຽກວ່າແມ່ນວິທີການ Wolf Warriors ໝາປ່ານັກສູ້ ແຕ່ຄົນເລືອດລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມີການເຂົ້າຈິດເຂົ້າ ໃຈ ແລະຫຼືມີຄວາມເຫັນແນວໃດແດ່ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນຈີນອົດສະຕຣາເລຍ ໂດຍສະເພາະຂອງຄາວຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ແມ່ນວ່າຫາໄດ້ຍາກທີ່ຈະມີຄົນກ້າອອກມາ ອອກປາກອອກສຽງ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງແນວຄິດ ແລະຈິ ດໃຈຂອງຕົນ ແຕ່ໂຊກດີທີ່ສຸດ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດສຳພາດທ່ານແສງ ສອງຝັ່ງ ຊື່ເຟສບຸກໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະທ່ານເຂນ ຫຼວງລາດ ໃນປະເທດນິວຊີແລນ ວ່າ ທ່ານທັງສອງ ຄືວ່າ ຄວາມສຳພັນ ອົດສະຕຣາເລຍຈີນນີ້ນະ ປາກົດວ່າບັດນີ້ ນັບມື້ນັບເຫີຮ້າຍຂຶ້ນຢູ່ຕະຫຼອດມາ ທີ່ເປັນແບບນີ້ຕໍ່ແຕ່ທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍສົ່ງສຽງດັງຂຶ້ນວິພາກວິຈານ ຫຼືວ່າສະແດງຄວາມບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈຕໍ່ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນ ໃຫຍ່ ທີ່ວ່າຂະຫຍາຍເຂດແດນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລ້ວກໍອົດສະຕຣາເລຍນີ້ໄປເຂົ້າຂ້າງອາເມລິກາ ເຊັ່ນວ່າຊ້ອມຮົບທະຫານ ຫຼືວ່າພຶດຕິການຕ່າງໆ ຕໍ່ຕ້ານປະເທດຈີນໃນທະເລຈີນໃຕ້ຊັ້ນນະ ຕະຫຼອດເຖິງ ທີ່ວ່າໃຫ້ສະຫະລັດອາເມລິການີ້ ນຳເອົາກຳລັງສະຫະລັດ ແລ້ວກະອາວຸດສະຫະລັດມາຕັ້ງຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍດ້ວຍ ແລ້ວກະກ່ຽວກັບ ອ່າ ໂຄວິດ-19 ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍກໍເປັນໂ ຕຕັ້ງໂຕຕີປະເທດໜຶ່ງທີ່ວ່າ ຮ້ອງໂຮດັງຂຶ້ນໃຫ້ມີການສືບສວນໄຕ່ຕາມເບິ່ງທີ່ມາທີ່ໄປຂອງໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ເມື່ອເປັນດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້ານີ້ ແປວ່າມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນີ້ ອາຄາ ດບາດໝາງອົດສະຕຣາລີແຕ່ຕອນນັ້ນມານີ້ ພວກທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດແດ່ເນາະ ຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫັ້ນນາ ມັນແບບວ່າ ອັນ ວ່າຈີນມາອາຄາດບາດໝາງບໍ່ ໃນຄວາມເປັນຈິງຫັ້ນ ໝາຍຄວາ ມວ່າ ຈີນຫັ້ນ ເຈົ້າບໍ່ຍອມຮັບນາ ວ່າຈະຜິດຫັ້ນນາ ບ່ອງແຈ້ງ ແຈ້ງຊະ ໃນ ຄືເລື່ອງໂຄວິດບໍ່ ຈັ່ງຊີ້ເຫັນບໍ່ ອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ຢາກເຂົ້າໄປວ່າໃຫ້ ອັນນ່າ ເຈົ້າຫັ້ນໃຫ້ເປີດຫຼັກຖານເບິ່ງດູວ່າມັນມີຫຍັງແດ່ ທີ່ວ່າ ອັນ ມັ ນມາຈາກບ້ານເຈົ້າແທ້ບໍ່ ຈັ່ງຊີ້ຫັ້ນ ເຂົາຖາມຕອນນັ້ນຊື່ໆນະ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາໄປຕູ່ໃສ່ເຈົ້າເດ້ ແລ້ວນີ້ເຈົ້າລະມາເຮັດອາຄາດບາດໝາງໃສ່ເຂົາໂລດຊີ້ນາ ໂດຍແບບທີ່ວ່າມອງເຂົານີ້ເປັນສັດຕູໂລດນາ ໝາຍ ຄວາມວ່າຕົວເອງນີ້ມີອຳນາດບາດໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ໂລດຊີ້ຫັ້ນນາ ອັນນີ້ຕາມແນວຄິດຂອງຂ້ອຍ ອັນ ອັນນັ້ນນີ້ ທ່ານໝາຍເຖິງວ່າປະເທດຈີນນີ້ມອງປະເທດອົດສະຕຣາລີໄປໃນຮູບທີ່ບໍ່ດີໂລດບໍ່ ແມ່ນໆ ຄືວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ເ ພາະວ່າເບິ່ງຂ່າວນີ້ ຈີນຫັ້ນຈົນວ່າ ອົດສະເຕຣເລຍນີ້ຄືອັນນັ້ນ chewing gum ນີ້ນະ ຫຍ້ຳແລະຄາຍຖິ້ມນະ ດຽວນີ້ນະ ມັນໆ ມັນໆ ມັນສະພາບຄວາມຈິງມັນກໍເປັນຈັ່ງຊັ້ນແທ້ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ອາຄາດບາດໝາງ ຫຼືວ່າເຮັດໃຫ້ຄ ວາມ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຕັດການບໍ່ຊື້ຊີ້ນ ບໍ່ ບໍ່ຊື້ອັນນັ້ນ ຊື້ອັນນີ້ ໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຕົກຕ່ຳ ລະນັກຮຽນນັກສຶກສາກໍໂຄສະນາບໍ່ໃຫ້ມາຊີ້ ເພາະວ່ານັກຮຽນນັກສຶກສາມາຮຽນປະເທດອົດ ສະເຕຣເລຍນີ້ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມັນໄດ້ເງິນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາຊັ້ນເດາະ ໃນເມື່ອເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ມັນໆ ທ່ານຄິດວ່າມັນຊິນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງໄປໜ້າຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ ອັນນີ້ ອັນນີ້ຂ້ອຍຊິຕອບເຈົ້າຕາມລັດຖະບານ ອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າອອກໄປເນາະ ອື ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າອອກໄປນີ້ ເຂົາບໍ່ໄດ້ແຄຈີນຈັກໜ່ອຍ ເພາະວ່າອົດສະເຕຣເລຍນີ້ສົ່ງສິນຄ້າຂາຍທົ່ວໂລກ ໄດ້ຍິນຕີ້ ອັນນັ້ນ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລ ຍປະກາດວ່າຕອບໂຕ້ຈີນຫັ້ນນະ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ແຄເຈົ້ານະ ດຽວນີ້ເຈົ້າບໍ່ຊື້ນີ້ ທົ່ວໂລກເຄື່ອງຂ້ອຍນະ ດຽວນີ້ນະ ອື ແລ້ວຂ້ອຍກໍບໍ່ໄດ້ທຸກບໍ່ໄດ້ຍາກນະ ອົດສະເຕຣເລຍນີ້ລະ ເຫັນບໍ່ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຕອບ ໄປໃດ໋ນີ້ ອັນນີ້ຂ້ອຍເວົ້າຕາມລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຕອບໃດ໋ ອື ເຫັນບໍ່ ແລ້ວລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍບອກວ່າເຈົ້ານີ້ກະຊ່ຳເກີບບຸດຂ້ອຍນະ ດຽວນີ້ນະ ເຫັນບໍ່ ເຂົາຕອບກັນປານນັ້ນພຸ້ນ ບໍ່ໄດ້ຢ້ານເຈົ້ າຈັກໜ່ອຍ ອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ເພາະວ່າເຂົາຮູ້ວ່າເຈົ້ານີ້ນະເປັນຜູ້ລຸກລານ ອັນນັ້ນ ປະເທດອື່ນຢູ່ຕະຫຼອດ ເຫັນບໍ່ ຄືທະເລຈີນໃຕ້ຈັ່ງຊັ້ນນະ ເຫັນບໍ່ ໄປເອົາເໝິດຂອງໝູ່ແຖວນັ້ນ ແລ້ວທ່ານເຄນ ຫຼວງລາດ ທີ່ນິວຊີ ແລນນີ້ ມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນແນວໃດແດ່ເນາະ ເອີ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຢາກມີແນວຄິດແບບທີ່ວ່າ ຟັງໆເວົ້ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ໝາຍຄວາມວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າລວມໆໄປທັງເອເຊຍຊະກ່ອນເນາະ ອື ເພາະວ່າຂ້າພະ ເຈົ້າອ່ານລະຫວ່າງລາວກັບຈີນຊະກ່ອນ ເພາະວ່າແຕ່ກ່ອນຕະກີ້ຫັ້ນນາ ລາວກັບຈີນນີ້ມັນກະຍັງພໍເດື່ອງພໍດຳຢູ່ ເພາະວ່າເມກາກໍຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ລາວເນາະ ເຂົາເຈົ້າ ສ່ວນຫຼາຍ ຂ້າພະເຈົ້າຊິເນັ້ນໃສ່ລາວ ເພ າະວ່າຫຼັງຈາກຫັ້ນ ຈີນມັນມາ ອັນ ເອົາເງິນເອົາຄຳ ຫຼືວ່າມັນມາສ້າງມາສາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທີ່ວ່າຢາກໃຫ້ລາວເປັນໜີ້ ດຽວນີ້ເຫັນບໍ່ ຫວ່າງເດືອນຫຼັງນີ້ ອັນ ທູດສິງກະໂປຍັງບອກໃຫ້ລາວກັບຂະເໝນນີ້ ຂະເຈົ້າ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຢູ່ໃນກຸ່ມເອເຊຍໃດ໋ ເພາະຫຍັງ ເພາະວ່າລາວມັນໄປພ້ອມຈີນເດ້ ມັນບໍ່ພ້ອມບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າມັນເປັນເຈົ້າໜີ້ເນາະ ຈີນເນາະ ເຈົ້າຢືມເງິນມາຫຼາຍ ຈົນຫຼາຍຟ້າຫຼາຍແສນຫຼາຍ ແຕ່ກີ້ປະຊາຊົນນະ ບໍ່ ແມ່ນ ລັດຖະບານ ອັນນ່າ ລາວເພິ່ນກໍເວົ້າວ່າໂຄວິດບໍ່ມີເນາະ ຄັນເວົ້າເລື່ອງໄປຕໍ່ໄປ ໂຄວິດ ບາດດຽວນີ້ມື້ວານມື້ກ່ອນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານຫັ້ນ ເຫັນວ່າຕິດ 14 ຄົນ ທ້ອງລົ້ນມະເລີເປີເສີມາໄດ້ຫັ້ນ ວ່າດຽວນີ້ຕ້ ອງປ້ອງກັນ ຈະເອົາເຂົ້າໄປເອົາປິ່ນເອົາປົວ ແຕ່ກ່ອນຫວ່າງ 5-6 ເດືອນຫຼັງ ອັນ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນແຕ່ວ່າ ເປັນໂລກໄຂ້ຍຸງວ່າຊັ້ນ ຕິດໂລກໄຂ້ຍຸງພິລຶກພິໂລ ແຕ່ວ່າລັດຖະບານລາວບັດຍັງຂໍເງິນຊາວໂລກວ່າຢາ ກໄປຊື້ເຄື່ອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໂຄວິດ ເພາະວ່າຈັ່ງຊີ້ແຫຼະ ຂ້າພະເຈົ້າວ່າລັດຖະບານລາວນີ້ມັນແບບທີ່ວ່າ ມັນຕົວະຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າຕົວະຕົວເອງບໍ່ໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າມອງເຫັນຫຼິງເຫັນໄປຊີ້ ເພາະວ່າລາວ ນີ້ມັນຈັ່ງໃດມັນກໍຕິດໜີ້ຈີນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າອອກປະກາດມາໃໝ່ໆ ຫວ່າງມື້ສອງມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າອ່ານອີກວ່າເລື່ອງລາງລົດໄຟ ບັດນີ້ ຄັນຜູ້ໃດໄປລັກອັນນັອດລາງລົດໄຟ ມັນຊິເອົາເຂົ້າຕິດຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດເດວ່າ ຊັ້ນ ແລກໆ ມັນກໍຊິເອົາລົດໄຟຄວາມໄວມາແລ່ນຢູ່ ບັດເອົາມາແລ່ນແທ້ມັນເອົາລົດໄຟຮ້າງຕີ້ມາແລ່ນ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຊິເຮັດຈັ່ງໃດບັດນີ້ ແລ້ວກໍແມ່ນຢູ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄິ່ງລາວເຄິ່ງນິວຊີແລນເນາະ ສັນຊາດນິວຊີ ແລນ ແຕ່ວ່າເຊື້ອຊາດຍັງລາວຢູ່ ຢ່າງໜ້ອຍໆ ເຮົາກໍຍັງເປັນຫ່ວງ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນຳປະເທດລາວຢູ່ ແມ່ນຢູ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກັບເມືອລາວໄປອັນນັ້ນອັນນີ້ ແຕ່ວ່າກໍແນວຄິດຄຳວ່າເປັນລາວນີ້ມັນ ມັນຍັງມີຢູ່ ນະ ອັນ ອັນ ອັນນັ້ນກ່ຽວກັບລາວ ແຕ່ວ່າ ກ່ຽວກັບເພື່ອນມິດ ຫຼືວ່າປະເທດໃກ້ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງປະເທດນິວຊີແລນ ອົດສະຕຣາລີ ທີ່ກຳລັງມີຄວາມສຳພັນ ຫຼືວ່າບັນຫາກັບປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນີ້ນະ ສາ ທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນີ້ ກໍຖ້າທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນແນວໃດ ຄັນເວົ້າແລ້ວ ມັນກໍບໍ່ຢາກຖືກປານນັ້ນແຫຼະ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຟັງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຫັນຂ່າວຢູ່ ອົດສະຕຣາລີ ເຂົາກໍວ່າອົດສະຕຣາລີແຂງ ຄໍໃສ່ເຂົາ ອັນນັ້ນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຫັນຢູ່ ເຫັນເຂົາເວົ້າກັນຢູ່ ມັນກໍ ມັນເວົ້າຄັກແຫຼະ ຈີນເວົ້າແກ້ງ ມັນກໍຢາກ ມັນກໍວ່າອົດສະຕຣາລີພ້ອມທັງເມກາແຫຼະ ຄວາມໝາຍມັນ ແຕ່ວ່າຈິງໆແລ້ວ ເວົ້າແກ້ງຄົນຂາວເຂົາ ເຈົ້າກໍພ້ອມກັນກັບຄົນຂາວຢູ່ແລ້ວຫັ້ນແຫຼະ ເຂົາ ເຂົາຊິໄປເຊື່ອເຈົ້ານີ້ 100% ເນາະ ມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າ ອົດສະຕຣາລີນີ້ແຂງຄໍໃສ່ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນີ້ ຄັນວ່າມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນນີ້ ອົດສະຕຣາລີຄວນແຂງຄໍໃສ່ຫຼື ບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າວ່າສົມຄວນແຫຼະ ເພາະວ່າອົດສະຕຣາລີຈັ່ງໃດມັນກໍນຳເມກາຢູ່ແລ້ວ ມັນ ມັນນະ ມັນແມ່ນຄົນຂາວເຂົາເຈົ້າມີກຸ່ມຂອງເຂົາເນາະ ພວກນີ້ເນາະ ແລ້ວທ່ານອັນ ແສງ ສອງຝັ່ງ ອັນ ຂໍຖາມແດ່ວ່າ ກ່ຽ ວກັບທີ່ວ່າປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນີ້ ຂະຫຍາຍອິດທິພົນ ແລ້ວກໍເຂດແດນຢູ່ໃນທະເລຈີນພາກໃຕ້ນີ້ເດ ທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນແນວໃດ ອັນນີ້ນີ້ ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫັ້ນນະ ຕາມທີ່ຂ້າພ ະເຈົ້າໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວມາແຕ່ໃດເນາະ ເອີ ແປວ່າເລື່ອງ One Belt One Road ຂອງຈີນຫັ້ນນະ ເອີ ຄົນອາເມລິການີ້ເຂົາມອງວ່າຈີນນີ້ມັນຊິຂະຫຍາຍອິດທິພົນແບບຄືພຸ້ນນະ ສະໄໝສົງຄາມອ່າວເປີເຊຍພຸ້ນນະ ເຫັນບໍ່ ເອີ ແ ລະ ອາເມລິການີ້ເຂົາກໍຈັ່ງອອກມາປະກາດໂລດວ່າ ສັດຕູສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຈີນ ເຫັນບໍ່ ອັນນີ້ເຮົາເວົ້າຕາມຂ່າວເດນີ້ນະ ເຂົາເບິ່ງຍຸດທະສາດວ່າມັນວາງໄວ້ມັນເຮັດຫຍັງແນ່ເຫັນບໍ່ ບາດນີ້ຄວາມເປັ ນຈິງນີ້ມັນກໍເປັນອີ່ຫຼີບາດນີ້ ເຫັນບໍ່ລະ ເອີ ຄືນ້ຳຂອງຫັ້ນແຫຼະ ມັນມີຈັກປະເທດຄົນກິນນ້ຳຂອງໃຊ້ນ້ຳຂອງ ມັນບໍ່ສົນ ມັນສ້າງເຂື່ອນບັງໄວ້ໂລດເຫັນບໍ່ ໂອເຄ ກໍກັບມາ ຖ້າທ່ານແສງ ທ່ານແສງຈັ່ງຊີ້ ຂໍເວົ້າຈັ່ງຊີ້ ໃ ນເມື່ອທີ່ທ່ານກ່າວເຖິງນ້ຳຂອງນີ້ ແລ້ວກໍຢາກໃຫ້ທາງ ທ່ານ ເຄນ ຫຼວງລາດ ທີ່ນິວຊີແລນ ໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ທັງສອງຄົນນີ້ວ່າຊັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າເວົ້າເຖິງແມ່ນ້ຳຂອງ ນີ້ ມັນມີຂ່າວ ມີຂ່າວ ຫຼືວ່າສາລະຄະດີ ຫຼືວ່າການວິເຄາະວິໄຈຕ່າງໆ ວ່າປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນີ້ໃຊ້ເຂື່ອນໃນແມ່ນ້ຳຂອງໃນປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເປັນອາວຸດໃນການຄວບຄຸມແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອວ່າບັງ ຄັບໃຫ້ບັນດາປະເທດອາຊຽນຕ່າງໆ ເປັນປະເທດທີ່ວ່າຈີນຈະບອກໄດ້ໃຊ້ຟັງນີ້ນະ ທ່ານ ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດເນາະ ທັງສອງທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ້າກໍວ່າມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະ ມັນຢາກ control ນະ ຄວາມໝ າຍຂ້າພະເຈົ້າຄິດນີ້ ຈີນນີ້ເວົ້າແກ້ງປູປາແນວນ້ຳ ຫຼືວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຄັນມັນລັອກນ້ຳໄວ້ ເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ກິນແລ້ວ ນ້ຳຂອງຈົນແຫ້ງ ຄັນມັນປ່ອຍເລີຍໆ ລາວກໍຕາຍ ຈັ່ງຊີ້ແຫຼະ ມັນ control ທຸກຢ່າງໄດ້ຈີນນີ້ ແມ່ນເດ ດຽວນີ້ ດຽວນີ້ເຮົາມາເບິ່ງຄວາມເປັນຈິງກັນເດ ດຽວນີ້ລະ ຍາມຊິເຮັດໄຮ່ເຮັດນານີ້ກໍເຫັນບໍ່ ຍາມນ້ຳຝົນຕົກແຮງນີ້ມັນກໍປ່ອຍມາຖ້ວມເບີດ ເຈົ້າ ເຈົ້າເອົາຫຍັງມາກິນນຳ ບັດຍາມແລ້ງມັນກໍກັກໄວ້ນີ້ນະ ບັດເວລາ ເຈົ້າທຸກເຈົ້າຊື້ມາກິນ ບັດນີ້ ເຫັນບໍ່ ມັນກໍເຕັມນ້ຳ ແມ່ນ ໂອເຄ ຄັນ ຄັນ ຄັນ ຄັນເວົ້າຍາວມັນກໍຍາວເນາະ ເວົ້າສັ້ນ ເວົ້າຈັ່ງຊີ້ວ່າ ລະຫວ່າງປະເທດອົດສະຕຣາລີກັບປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນີ້ນະ ປະເທດຈີນມັນ ກໍໃຊ້ກົນອຸບາຍທີ່ວ່າບັງຄັບໃຫ້ ຫຼືວ່າເຮັດໃຫ້ປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ຈະເປັນປະເທດທີ່ວ່າບໍ່ໄປແຕະໄປຕ້ອງປະເທດຈີນຫຼາຍ ຫຼືວ່າບອກໄດ້ໃຊ້ຟັງ ກໍເລີຍວ່າມາຕັດບໍ່ຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ ຂວາງກັ້ນໃນດ້ານເສດຖະກິດ ນີ້ໄດ້ ພວກທ່ານທັງສອງມີຄວາມເຫັນແນວໃດແດ່ເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າຊິຕອບພຸ້ນຊະເນາະ ເພາະວ່າອອສເຕຣເລຍນີ້ນະ ເລື່ອງ GDP ເຂົາ ເລື່ອງເສດຖະກິດເຂົານີ້ມັນ ມັນເປັນປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດເຂັ້ມແຂງ ທີ່ສຸດເນາະ ອອສເຕຣເລຍນີ້ນະ ເຖິງໂລກຊິເປັນຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ອອສເຕຣເລຍນີ້ກໍຍັງຢູ່ໄດ້ວ່າຊັ້ນຊະ ອືມ ເອີ ແຕ່ວ່າກໍຍັງວ່ານິວຊີແລນຍັງດີກວ່າອອສເຕຣເລຍອີກເດີ້ ໃນເລື່ອງເສດຖະກິດເຂັ້ມແຂງເນາະ ອັ ນນີ້ສະນັ້ນວ່ານີ້ລະຄື ຄືສິ່ງທີ່ອອສເຕຣເລຍນີ້ບໍ່ແຄເລື່ອງຈີນ ບັດນີ້ເຮົາມາເບິ່ງຄວາມເປັນຈິງ ເຮົາຢູ່ນີ້ນະ ເຮົາອຶດຫຍັງແດ່ຢູ່ອອສເຕຣເລຍນີ້ ເອົາ ເອົາຊີ້ນປານານ້ຳໝູ່ນີ້ ຄັນ ອັນນະ ຊີ້ນຍິງກະຣູນີ້ມັນຍິງ ອັນນ ະ ມາຂາຍໄປເຮັດອາຫານໝາໃຫ້ໝາກິນນະ ຄົນບໍ່ກິນນະ ດຽວນີ້ນະ ໃຫ້ຄືໂຕນັ້ນລະ ອັນ ບ້ານເຂົາມັນອຸດົມສົມບູນຊ່ຳໃດ